هي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته پنهنجي زبان کي به جائز رکو اهي درجا آهن خاص انهي طريقي سان جيڪڏهن ماڻهن کي سمجهائبو ته ماڻهو پوء وڙهندا نه جهڙو نه ڪندا هي جيڪو حلال حرام جو مسئلو پيرن تي قبرن جي باسن جو مسئلو آهي اهو اڻپورو سمجهايو ٿو وڃي تڏهن جهڙو ٿئي ٿو جي اهڙيون ڳالهيون ماڻهن کي خلاصيون ڪري سمجهائجن پوء جهڙو نه ڪندا اهو هن طرف جو ماڻهو هيو

غير باغ، طلب ڪندڙ به ناهي ان جي، حد کان ٽپندڙ به ناهي، بغي يبغي و طلب يطلب، ان حرام جي کائڻ جي طلب ڪانهيس ڪا، مجبور آهي. امام صاحب شافعي فرمائي ٿو ته جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڌاڙي تي نڪري چوريء تي نڪري ۽ ڌاڙو چوري به نه لڳو آهي هن کي بک اچي ورتو مري ٿو اهو باغي آهي غير باغي نه آهي تنهن ڪري ان کي حرام کائڻ جي اجازت ڪانهي حنفي مسلڪ ۾ ائين آهي ته چور هجي يا ڌاڙيل هجي اهو جدا ڪردار آهي هي انسانيت جي حفاظت جو مسئلو آهي ان جو جدا حلال حرام جو مسئلو آهي هتي حق آهي حيوانيت جو

معنيٰ، قول هڪڙو توهان جون زبانون ڳالهائين، اهو ڪوڙو اکر هجي، ان جي مٿان ڳنڍ ٻڌي بيهي رهو ته چئو هذا حلال هذا حرام پنهنجا قانون ٺاهيندا وڃو. انهي ۾ قانون سازي جيڪا مقنن ساز آهي اسيمبلي ان تي پابندي پيل آهي ته خدا جي قانون کان سواء ٻيو توهان قانون ٺاهي نه ٿا سگهو ڪنهن کي جائز ڪنهن کي ناجائز ڪريو اهو غلط آهي. ايئن گهڻا مسئلا آهن مثال طور مان ٻڌايان فوٽو جو مسئلو آهي قانون ان کي چئي ٿو ته تمام ضروري آهي حالانڪ حرام آهي.

دستور ٺاهي قوم جي مٿان ٿڦي اهڙي قسم جي قوانين جي مخالفت ڪرڻي آهي پوء ان مخالفت جي جڏهن حڪومت سزا ڏيڻ شروع ڪندي پوء عذاب ۾ گرفتار ٿيندي في الحال عذاب نه ايندو مخالفت وارا مخالفت وارا مخالفت ڪندا رهن حڪومت ان تي قدم کڻي پوء عذاب ايندو

بس هنن خدا تي ڪوڙ ٻڌا آهن تنهن ڪري ڪاميابي ڪانه ٿيندي ناڪامي جو سبب صرف اهو آهي حلال حرام جو مسئلو پنهنجو اصطلاحي افترائي ٿي ويو آهي قرآن قرآن مجيد جي جي احڪام کان ٻاهر متاع قليل دنيا جا نفع سمجهن ٿا ائين آهن ڇا ڀلا قرآن پاڪ جي فرمانبرداري ۾ نفع ڪون ٿو ملي ڇا جو بي فرماني جي ذريعي نفعو حاصل ڪجي اها انهن جي عقل جي ڪمي آهي بي فرماني جي ذريعي ڪا شيء حاصل ڪرڻ اها دين جي ڪمي آهي اهو فيصلو عقل جي ڪمي آهي دنيا جي اسباب ۾ بي فرماني جيڪڏهن هڪڙو سبب آهي ته خدا جي فرمانبرداري سبب ناهي رزق جو؟ اها ڳالهه نٿي اچي سمجهه ۾ ماڻهن کي ڇا ڪجي؟ هڪڙو ماڻهو بيفرمان ٿي رزق کائي سگهي ٿو ڀلا فرمانبردار ٿي ڇو بک مرندو؟ فرمانبرداري به ته خدا جو رزق آهي اهو اطيب رزق آهي اعليٰ درجو آهي رضا به ان سان خدا جي شامل آهي ماڻهو ان ڳالهه کي نٿا سمجهن هڪڙو ماڻهو سود کائي امير بڻجي سگهي ٿو پر جي تجارت ڪري امير بڻجي ته پوء اهو ڪهڙو هن رستو اختيار ڪيو؟ اهڙي طرح هر مسئلي تي رکندا وڃو فرمانبرداري بيفرماني متاع قليل الله فرمائي ٿو دنيا جو سامان آهي تمام ٿورڙو سامان آهي دنيا جو ولهم عذاب اليم عذاب دردناڪ معنيٰ سودو مهانگو پئجي ويو سخت مهانگو سودو جي سامان به ٿورو ملي عذاب وڏو ملي تمام مشڪلات ٿي وئي متاع قليل جو مت مطلب ته دنيا جي تحقير آهي هنن پنهنجي حرام جي طريقي سان مال حاصل ڪيو عزت حاصل ڪئي دولت حاصل ڪئي ضياءالحق ريفرنڊم ڪرايو حرام جي طريقي سان قوم جي مٿان مسلط ٿيو متاع قليل عذاب اليم ٻاهر نڪري ته خبر پئي هن کان وڌيڪ ڪهڙو عذاب آهي جو هڪڙو غريب سادو مسڪين ماڻهو جو ان جي شهرت ۾ ڀلي ان کان گهٽ ڪانه هجي آرام سان اتي جهنگل ۾ گهمندو هي جڏهن چوڌاري هن جي وڏو پوليس جو واڙو هجي ۽ بندوق هجن ۽ گهيرا هجن تنهن کان پوء نڪري عذاب دردناڪ به ڇا عذاب متاع قليل حاصل ڪيائين عذاب دردناڪ ورتائين اهڙي طرح اهي مثال آهن هڪڙا اهڙا کوڙ مثال آهن حالات جي لحاظ سان اهي مثال ڪم اچي سگهن ٿا حوصلي جي کولڻ لاء ٻيو ڪو قرآن انهي مثال کولڻ لٿو آهي قانون آهن قانون ۾ ڪيتريون جزئيون اچي سگهن ٿيون ائين ئي کڻي سمجهو هڪڙو دولت مند ماڻهو آهي هڪڙو امير ماڻهو آهي بئنڪر آهي ڪيڏو ڊڄن ٿا هڪڙو غريب ماڻهو آهي لنگڪي زير لنگڪي بالا

پوء اهي حرام ٿي ويون هنن تي قانوني طرح ائين ٿي پيو ۽ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن کي ان ڳالهه جو ڀؤ ٿيو هڪڙي دفعي هڪڙو شخص ٿو چوي ته سائين هي جيڪو حج ڪريون ٿا العامنا هذا هن سال جي لاء پاڻ چپ ڪيو وري ٻيهر پڇيائين سائين هي جيڪو حج ڪيون ٿا هن سال جي لاء ڪين هر سال ڪبو چپ ڪيو. وري ٽيهر پڇيائين، فرمايو جيڪڏهن مان ائين چوان ها هائو هر سال ڪبو ته پوء ڪيڏي نه امت تي مصيبت اچي وڃي هر سال هر ڪنهن تي حج فرض ٿي وڃي. لا تسئلوا عن اشياء ان تبد لڪم تسؤڪم گهڻو نه پڇو نقصان ٿيندو آهي بري ڳالهه هوندي آهي. هائو ڪريان ۽ شريعت ٿي وڃي ته يهودين ائين ڪيو هو جو اجايون هائو نه ڪئي هو پوء الله تعالا شريعت بڻائي هڪڙو واقعو سائين ٻيو واقعو هي ته نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن رات جو عبادت ڪندا ها اعتڪاف ۾، صحابه کي جو خبر پئي سو ٻاهرئون هن معتڪف جي ڪڏاهي اڀا ٿيل هوندا ها. ٻاهرئون بيهي رهيا صفون ڪري هڪڙي رات به ٻي رات به مسجد ڀرجي وئي. ٽين رات تي ايترا ماڻهو آيا جو ماپن نه پيا. نبي سائين جن نه اٿيا. جي اٿيا ته پنهنجي خاموشيء سان قرآن آهستي پڙهيون يا ڪيئن يا اڳي پڙهي ڇڏيو هو بهرحال ڪا اهڙي صورت ٿي. هي کنگهن پيا ڪرين ٿورو تڏو پيا کڙڪائين ڪڏهن زمين پيا کڙڪائين ته ننڊ پئجي ويا آهن

اها ڳالهه ٿي اچي ته احتياط ڪريو ۽ غلط ڪم نه ڪريو. وعلي الذين هادوا يهودين تي الذين هادوا يهودي حرمنا اسان حرام ڪيوسي انهن تي ما قصصنا عليڪ من قبل جيڪي اسان تو تي اڳي قصا بيان ڪيا آهن اهي اڳي اسان توهان کي ٻڌايا آهن اسان انهن تي حرام ڪيا

۽ آنڊن جي مٿان جيڪا چرٻي هئي اها نه، پٺن تي جيڪا چرٻي هئي اها به حرام، جيڪي ملت ابراهيم ۾ اهي ڪونه هيون هنن اهي پنهنجي مٿان حرام ڪري ڇڏيون انهن ڪهڙيون شيون حرام ڪيون هيون الله تعالي فرمائي ٿو ته انهن تي ننهن واري شيء اسان حرام ڪئي

پر انهن منجهان چرٻيون انهن جون حرام ڪيوسين اهي جڏهن هنن پاڻ انهن کان پرهيز ڪرڻ شروع ڪئي تنهن ڪري اهي اسان انهن کي حرام ڪري ڇڏياسين اها انهن جي ناداني هئي حرام کي حلال حلال کي حرام سمجهڻ منجهان اهو نقصان ائين نه ڪرڻ گهرجي پنهنجي طرفان اهي شيون نه بڻائجن توهان ائين نه ڪجو

اهي گمراهه ٿيا يا ان کي گهٽائن ٿا اهي گمراهه ٿيا جيئن حضرت عيسيٰ عليه السلام ۾ ڪن حضرت عيسيٰ عليه السلام جي لاء گهٽ وڌ ڳالهايو ڪنهن ماڻهو جو ان کي پٽ چيائون ۽ ٻيا اهڙا خراب لفظ جيڪي طبيعت نٿي گهري ۽ ڪن وري حضرت عيسيٰ عليه السلام کي ابن الله چيو ان الله ثالث ثلاثه چيو، حقيقت سان هنن ٽڪر کاڌو. اهڙيء طرح حقيقت سان ٽڪر هڪڙي شخص ۾، حقيقت سان ٽڪر هن قرآن ۾. يضل به ڪثيرا و يهدي به ڪثيرا هن قرآن جو شان به اهو ئي آهي. هيڏي وڏي ڳالهه آهي. پوء هن جي معنيٰ اها ڪانهي ڪا ته قرآن شريف ۾ نقص آهي. اها ڳالهه ڪانهي ڪا ته حضرت علي ڪرم الله وجهه ڪامل شخص نه هيو، ڪامل شخص. اهو مطلب ناهي پر منهنجو مطلب آهي ته ماڻهو اهي جيڪي اختلاف آهن سي اهي اختلاف عارضي آهن قرآن ۾ اختلاف يضل به ڪثيرا يهدي به ڪثيرا کان بعد به هدايت جو ڪتاب آهي حضرت علي سائين هدايت جو امام آهي ان ۾ ڪو فرق ناهي مگر ڳالهه هيتري آهي ته اهي جيڪي اختلافات آهن اهي اختلافات انقلاب جي خلاف ڪونهن انقلاب اچي سگهي ٿو هن اختلافاتن جي هوندي به اهو اختلاف جيڪو هن اسلام سان ٽڪر ۾ اچي سڌو سنئون اهو نبي سائين جن ان جو علاج ڪيو ڪهڙو علاج ڪيو مسيلمه ڪذاب کي ابوبڪر صديق حضور سائين جي تابعداري ۾ حضور انور صلي الله خود اسود عنسي کي قتل ڪرايو اهو ختم ڪيو ويو تڏهن انقلاب اسلامي بحال رهيو اهڙي طرح حضرت علي ڪرم الله وجهه وري پنهنجي دور ۾ ڏٺو ته هڪڙا اهڙا ماڻهو آهن جيڪي حضرت علي کي خود الله ٿا ڪوٺين، ايڏا رجعت پسند آهن، انهن کي وٺي باهه ڏياري ساڙائي ڦٽي ڪيو. هو ايترا شديد هئا جو چون پيا لا يعذب بالنار الا رب النار، ڏسو جيڪڏهن الله نه هجي ها ته باهه سان عذاب ڪيئن ڪري ها، الله چوندا نه ته مان باهه ۾ ساڙيندوسانء. ڏسو باهه ۾ سڙي نه سڙي ويا مگر اهو لا يعذب بالنار الا رب النار نعرو هڻندا رهيا مري ويا. اهڙن ماڻهن کي اهڙن ماڻهن کي الڳ ڪبو آهي پوء جهڙي صورت ۾ الڳ ڪجي باقي انقلاب جي لاء اهي روڙو نه هوندا آهن. انقلاب جي لاء روڙو اهو آهي جيڪو سڌو سنئون اسلام جي مقابلي ۾ اچي جيئن هاڻي قاديانيت آهي پر پنهنجو اتفاق ڪنهن هڪڙي مرڪزي نقطي تي هاڻي ختم نبوت جو مسئلو آهي ان تي اتفاق ٿي سگهي ٿو شيعا ختم نبوت جي خلاف نه آهن عملي طرح سان خلاف آهن عمل کي بد عمل کي ايترو اثر نه هوندو آهي قولي طرح سان متفق نظر عملي طرح سان ڪيئن ته عملي طرح سان ڄڻو هو حضور انور صلي الله جي سنت کان پاسيرو آهي ۽ جيڪو ماڻهو مبتدع هوندو آهي اهو ختم نبوت جو منڪر هوندو آهي حقيقت ۾ اهڙا ٻيا به مبتدع گهڻا آهن نبي جي سنت ۾ شفا ڏسن ته بدعت ڪيئن ڪن

جيترا به انهيء مقابلي ۾ اچن ان سان ٽڪر کائبو، اهو مسئلو آهي سڄو هن دين جو، قرآن جو، نبوت جو قيامت تائين هڪڙو مسئلو آهي اهو وڏو هڪڙو نبوت جو انڪار ڪري اهو مسئلو اسهل آهي ڪافر ٿي ٻيو نبوت جو اقرار ڪري ۽ ختم نبو ختم خاتميت جو انڪار ڪري اهو اشد آهي ڇو ته انفڪاڪ درميان ذات ۽ صفت جي جو تخلل اهو محال آهي جعل متخلل نه ٿيندي آهي

خاتميت ۽ نبوت هن جي گڏ آهي. هاڻي جيڪڏهن انهيء ۾ هڪڙو شخص نبوت مڃي ۽ خاتميت کي جدا ڪري تخلل جعل جو معنيٰ جعل الله تعاليٰ جي نبوت جي لاء جدا آهي ته ختم جي لاء جدا آهي پوء ختم ڪو مڃي نه مڃي تخلل جعل جو لازمي ايندو اهو حرام آهي اهو نقصان آهي اهو اصليت کي وڃائي ٿو معنيٰ انسان انسان ئي ڪونه هو جنهن وقت ۾ انسان هو جڏهن پوء اچي نطق لڳس تنهنجي معنيٰ نبي نبي ڪونه هو جڏهن خاتميت هن کي ڪانه هئي، الله تعاليٰ نبيء کي غير نبي ڪري پيدا ڪيو هو، پوء خاتميت هن کي لڳي. تخلل جعل جو اهو ناجائز آهي، محال آهي. اهو مسئلو آهي جهڳڙي جو وڏو. نبي سائين فرمايو ته ستفترق امتي علي ثلاث و سبعين فرقه ڪلهم في النار الا واحد منهنجي امت ٽيهتر فرقا ٿيندي يهود ايڪهتر فرقا نصارا ٻاهتر فرقا منهنجي امت ٽيهتر فرقا معنيٰ هڪڙي هڪڙي فرقي سان اها قوم جدا ٿيندي آئي. ايڪهتر فرقا هي يهودين جي قوم هڪ ستر ڄڻ اڳي ٿي آيا ايڪهتريون هنن جو پنهنجو مذهب هو ٻين سان گڏجي ويو ايڪهتر ٿي پيا گڏجي ويا هڪڙو حق جو هنن ۾ اهڙي طرح عيسائين ۾ ٻاهتر فرقا ٿيا معنيٰ ايڪهتر فرقا يهودين آندا يهوديت انهن ۾ هئي ٻين سان گڏيل هاڻي يهوديت ٻين سان گڏيل عيسائين ۾ اچي پئي. هاڻي عيسائين ۾ اها هڪڙي خاص جماعت آهي، پر ان سان گڏجي ٻاهتر فرقا ٿي ويا. انهن ۾ ضرور هڪڙي علمبردار هوندي حق جي. اهو مطلب آهي. وري پوء پاڻ فرمائن ٿا ته منهنجي امت ٽيهتر فرقا ٿي. معنيٰ انهن ۾ يهوديت به آهي، نصرانيت به آهي. پوء فرمائن ٿا لتتبعن سنن من ڪان قبلڪم توهان ضرور اڳين جي طريقي تي هلندو. لو دخلوا في جحر ضب لدخلتموها. اهي ڳوهه جي سوراخ ۾ گهڙيا هوندا، توهان به ڳوهه جي سوراخ ۾ گهڙندؤ. صحابه ڪرام پڇيو، هم اليهود و نصارا، چيائين، يهودي نصارا هوندا. فرمايائين، فمن، ٻيا وري ڪير؟ يا يهوديت و نصرانيت ايندي. معنيٰ ايڪهتر ٻاهتر فرقي جا جيڪي آثار آهن، اهي سڀ توهان ۾ ظاهر ٿيندا. يهوديت نصرانيت توهان ۾ ايندي. توهان ۾ هڪڙي جماعت هوندي حق جي ۽ اها جماعت دين جو ڪم ڪندي. جيستائين دين جي خدمت ڪندا، الله تعاليٰ جو انهن جي پٺيء تي نصرت جو هٿ هوندو.

ان جي مقابلي ۾ اها شيء آهي جيڪا انهيء ختم نبوت ۾ تخلل ڪري، نبوت ۽ خاتميت جدا شيون ڪري، هن اسان جي نبيء جي لاء تنهنڪري اها ٽيهتر فرقي ۾ داخل ناهي اها ٻاهر آهي. اهي ٽيهتر فرقا جيڪڏهن مرڪزي نقطي تي اچن ته اهو ممڪن آهي، اچي سگهن ٿا، باقي جيڪي پنهنجا پاڻ ۾ اختلافات اٿن اهي اختلافات انهيء هڪڙي نقطي تي ڇڏي سگهن ٿا، جنهن جنهن جو اختلاف جنهن آهي اهو جدا ٿي بيهي رهندو، پوء ان سان ٽڪر آسان آهي. قوم کي في الحال ان ڳالهه تي آڻڻو آهي. هڪڙي ماڻهو کي بک به آ اڃ به آ مري ٿو پيو هن کي کاڌو کارائجي اڳ ۾ ڪين پاڻي پيارجيس ٿورو ٿورو پاڻي پيارجيس نڙي آلي ٿئي هن جي پوء کاڌو کارائجيس امت هن وقت ۾ مري رهي آهي وري جهڳڙا ٿا ڪن پاڻ ۾ بيٺا وعظ نصيحتون راتين جون راتيون چئبا اها ڳالهه حڪمت جي خلاف آهي اها حڪمت جي خلاف علاج ۾ غلطي آهي پوء جيستائين هن امت ۾ علاج جي غلطي هوندي درستي معاشري ۾ نه ايندي الله رحم فرمائي المسميٰ بالملڪ لا يخضع لغيره جنهن جو نالو بادشاهه به ٻئي جي ڳالهه ڪيئن مڃيندو مولوي ڪيئن مڃيندا ائين ڳالهه تنهنڪري حضرت صاحب لاهور وارا ڪڏهن ڪڏهن ائين جذبات ۾ اچي فرمائيندا ها، دعا ڪريو ته مولوي مسلمان ٿين. مان صحيح هڪڙي دفعي اهو اکر ٻڌو، نه، آهي شاهه جي مسجد ۾ مان بيٺو وڃي نه ڪران اتي بزرگ تقرير ويٺو ڪري اسٽيشن مسجد ۾ اتي ويهي ائين چون ٿا دعا ڪريو ته مولوي مسلمان ٿين دعا گهرائي پوء تقرير ٿي مان چيم ته الله رحم ڪري الائي اسان مسلمان آهيون الائي نه آهيون پوء ڪي ڳالهه ته اسلام جي لاء اسلام شرط ڪونهي ڪو مولويت جي لاء پير جي لاء حاڪم جي لاء وڏيري جي لاء اسلام شرط ڪونهي

اهي ڳالهيون تمام وڏيون سمجهڻ جهڙيون ڳالهيون آهن اسان حرام ڪيون اهي شيون جيڪي توکي اڳي ٻڌايون اهي ٻڌايونسين

ڪفريات معنيٰ ڪفر جا ڪم اهي جيڪي ڪيائون آئنده جي لاء پنهنجي حالات کي درست ڪرڻ الله تبارڪ وتعاليٰ کان گناهن جي معافي وٺڻ اهو هن جي بخشش جو سبب آهي جهالت جي معنيٰ هڪڙي آهي ٻي جهالت جي معنيٰ هي به آهي ڪهڙي عالم هجي بزرگ هجي نيڪ هجي علم جو ماهر هجي پر ارتڪاب ڪبيره جو ڪري ويهي اهو ممڪن آهي اها جهالت ڪا ٿئي اهڙي ماڻهو کي خبر ناهي ته سود ڇا کي چئبو آهي زنا ڇا کي چئبو آهي؟ چوري ڇا کي چئبو آهي؟ قتل ڇا کي چئبو آهي؟ جاهل هوندو ان مسئلن کان پوء هتي ته جهالت ڪانهي سوال آهي تنهن سوال جو جواب اسانجي اهل سنت هي ڏنو آهي ته هتي به جهالت آهي معنيٰ ان عمل ۽ بد ڪردار جي وقت هن ايتري قدر غفلت ورتي آهي جو انهيء جي انجام ۽ عاقبت کان غافل رهجي ويو آهي. ايترو قدر ته غافل رهيو آهي تڏهن هن کان گناهه ٿيو آهي. واقعي انهيء مسئلي جي حرمت کي ڄاڻندو هو. سود حرام آهي، زنا حرام آهي، چوري حرام آهي، قتل حرام آهي. اهو حرام ته ٿيو پر ڪردار جي وقت ۾ انهيء حرمت ۾ ڪو نقص ڏٺو اٿائين تڏهن ته ڪردار غالب آيو آهي.

۽ انهن ڳالهين کي چڱي طرح سمجهو. اهو مطلب آهي ته اصل مطمح نظر جو آهي اهو طريقو ابراهيم عليه السلام جو بس وچ ۾ جيڪي به آيا آهن طريقا اهي به ان مقصد لاء آيا موسيٰ عليه السلام به حنيفيت کي بلند ڪرڻ لاء آيو عيسيٰ عليه السلام به حنيفيت کي بلند ڪرڻ لاء آيو جنهن جي مٿان اسان مٿي ڳالهايو آهي صحابي به انهيء خيال جا ماڻهو هيا، جنهن کي هاڻي رسول الله صلي الله عليه وسلم جن اچي جامع بڻجي سڀني کي زندگي اچي ڏني ۽ انهن کي جيئري ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. ان ابراهيم ڪان امةً، ابراهيم عليه السلام رستي وجهڻ وارو هو. امت چئبو آهي راهه وجهڻ واري شخص کي، جيڪو رستو وجهي ۽ راهه کي پيدا ڪري. هڪڙي اها معنيٰ اٿس امت جي. ٻي امت جي معنيٰ آهي اڳواڻ هو. ڪان قدوة جامع لڪل صفات الخير مرڪز هو هدايت جو اها معنيٰ قانتاً فرمانبردار لله الله جو حنيفاً هڪ طرف ولم يڪ من المشرڪين مشرڪن مان ڪونه هو ساڳا اهي لفظ جيڪي هن جو اقرار آه الله تعاليٰ بيان فرمايو هتي تڪلم سان هو اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشرڪين متڪلم هو اتي هتي الله تعاليٰ ان کي غائب ڪري بيان ٿو فرمائي معنيٰ هن جا لفظ ايترا صحيح آهن جيڪي الله تعاليٰ پاڻ به ٻڌائي ٿو هو مشرڪن مان نه هو مشرڪ ان کي چئبو آهي جيڪو خدا جي قانون کي ۽ ٻئي جي قانون کي پنهنجي بستيء ۾ رهڻو گوارا سمجهي پنهنجي علاقي ۾ ملڪ ۾ الله جو قانون غير جو قانون ٻئي هلائڻ صحيح هن کي مشرڪ چئبو الله ابراهيم عليه السلام مشرڪ نه هو جو ٻه قانون هڪڙي ملڪ ۾ هلائي

۽ ارشاد ڪيئي هن کي دين قويم، هداه، اي ارشده الدين القويم الي صراط مستقيم سڌي رستي ڏي الله تعالي هن کي رستو ڏيکاري هدايت ڪئي يعني توحيد ڪامل الهي رضا جي مٿان قربان امتحانن ۾ پاس اني وجهت وجهي سان توحيد مڪمل ٻڌائين پنهنجي پٽ جي قربان ڪرڻ سان تسليم رضا جي ڪئي

مطلب ته انبياء عليه السلام جي طبقي ۾ شامل آهي ۽ تمام وڏو ماڻهو آهي علمبردار آهي هدايت جو ديناً قيماً ملة ابراهيم حنيفا وما ڪان من المشرڪين الله تعاليٰ ٻئي هنڌ ٿو فرمائي هتي آهي انه في الآخرة لمن الصالحين ثم اوحينا اليڪ پوء اسان تو ڏي ان دين جو ايحاء ڪيوسين وحي ڪئيسين ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا تون تابعدار ٿي ابراهيم عليه السلام جي دين جو شريعت ان جي وٺ اها هڪڙي ڳالهه آهي. اها ڪهڙي ڳالهه آهي؟ اصول ساڳو، معنيٰ الله تعاليٰ جي سڌي عبادت وچ ۾ مظاهر پرستي جيڪا اڳي هوندي هئي، اها ختم. معنيٰ اعليٰ تعليم، اڳي هئي ابتدائي تعليم، هاڻي اعليٰ تعليم، رب ڏي سڌو سنئون توجه. وما ڪان من المشرڪين، اهو مشرڪ نه هو، خدا سان شرڪ ڪرڻ وارو ته هيو ئي ڪونه. حديث پاڪ ۾ اچي ٿو پاڻ فرمائن ته بعثت،

شڪار وڪار نه ڪجو عبادت خدا جي ڪجو ڪنهن حڪم مڃيو ڪنهن نه مڃيو پوء الله تعاليٰ انهن منجهان ڪن کي سوئر ڪن کي باندر بڻائي ڦٽي ڪيو اهڙو وڏو عذاب الاهي هنن تي آيو ان منجهان اسان کي سمجه ۾ هيء ڳالهه آئي ته اهي ماڻهو جيڪي هيا سي ان پنهنجي مذهب کي وڃائي ويهي رهيا

ان ۾ به اختلاف ٿيو. اهي ٻئي مذهب جو ڇڏجن ٿا، ترڪ جو وجهه اهو آهي، ابراهيم عليه السلام ۾ ڪنهن جو اختلاف ڪونهي. ان جي مٿان ڪا به اهڙي تهمت ڪانهي ڪا. نه ڪو ان جي مذهب ۾ ڪو اختلاف آيل آهي. ما ڪان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ائين به ڪونهي. تنهن ڪري توهان کي دين ابراهيم جو وٺڻو آهي، وچ ۾ جيڪي شيون آهن سي ترڪ ڪرڻيون آهن.

نئون صاحب ان ۾ رستا هجن، حڪومت هجي، حدود قائم ٿين، سزائون لڳن، اها حضرت علي سائين جي روايت آهي. اچي ٿي روايت. هي ڳالهه جدا آهي ته اها روايت پايه تڪميل تي سند جي لحاظ کان آهي پهتل پر ان سند کي ڇڏجي تڏهن روايت ته ڪجهه چئبي کڻي ضعف ايندو هن ۾ موضوع ته ڪانهي جو ڦٽي ڪجي.

اها ڄڻ هڪڙي تصوير هڪ جهڙي آهي، خراب ڳالهه آهي. فال سٺي نه ٿي نڪري. هي ٿي پيو آهي. هاڻي علماء ڪرام جيڪي آهن سي حنفي مذهب جو نالو وٺي جمعي جي وجود جو اختلاف ٿا ڪن چون ٿا نه هجي ان مسئلي کي ٻن طريقن سان حق هجڻ جي تائيد ملي آهي. هڪڙو ٻين وٽ دليل نه هجي ته نه هجي پر اسان وٽ وڏو دليل آهي اسان جو پڙهندا آهيون پنهنجي ننڍڙي ڳوٺ ۾ اسان وٽ وڏو دليل آهي ٻيون ڳالهيون سڀ ڇڏ ڪل الصيد في جوف الفرا پر اهو هر ڪنهن جو ڪم نه آهي جو مڃي هن ڳالهه کي وڌ ۾ وڌ ماڻهو کڻي چوندا ته پنهنجي شيخ جي محبت ۾ تون ائين چوي پر هر سائين جن وٽ اهو مسئلو خود نڪتو مون کي فرمائي ته پٽ تهان جو ڇا خيال آهي ڳالهه سڄي ٿي پئي وڃي سائين اهو جمعو جاٿي ڪاٿي پڙهڻ جائز آهي

ڏٺو پر ۾ ڌاپ ڪئي آهي ڳالهه باقي سائين مسئلو آهي تلفيق جو تلفيق چئبو آهي ته اختلاط ڪرڻو هڪڙي مذهب جو ٻئي مذهب سان اختلاف هر ڪنهن جو پنهنجو رستو آهي نه مذهب چارئي حق جا آهن ان ۾ شڪ ناهي اهو جدا بس آهي هڪڙو پوء تلفيق پاڻ ۾ گڏائي سڏائي مڙئي موڙو مچ ڪري ڇڏجي اهو ڪرڻو ڪونهي سو تلفيق هن ۾ لازم تڏهن اچي ها جڏهن جزئي مسئلو هجي ها هي مصلحت عام آهي عام مسلمانن جي لاء هن ۾ نفعو آهي

اهي ٽي طلاقون هن ڪنهن هڪ جيڪر هو چوندو سائين مان هڪ هي پر ٻيا ٻه اکر هن جي پويان تاڪيد جي لاء چيا مڙئي ضد ۾ چيا باقي مقصد هڪڙي طلاق کي فرمائيندو آهي ته هڪڙي ڀلي رجعت ڪر پر جيڪڏهن ڪو چوندو سائين مان ٽي طلاقون ڏنو فرمائيندا سو حرام فلا تحل له من بعد حتي تنڪح زوجا غيره

اهو وحي جي نزول جو زمانو هو، جيڪڏهن هو ڪوڙ هڻي ها ته وحي الٰهي نازل ٿي هن کي ٻڌائي ها نبيء کي ته صحيح ئي ڳالهه آهي، تنهنڪري اتي ڪوڙ سچ جو سوال ئي ڪونه هو. جيئن جيڪو ڳالهه ڪندو هو، هڪ ته انوار نبوت ان جي مٿان سامهون هوندا هئا ۽ ۽ ٻيو ادب هوندو هو ۽ ٽين اها ڳالهه ته هن کي اهو خطرو هوندو هو ته سڀاڻي وحي اچي اسان جي ڳلي کوليندو، ڳالهه سچي چوڻي پوندي هئي، جن ڪوڙ هنيا منافقن ٻين ٽن انهن جون ڳالهيون کليون، قرآن ۾ ڪيتريون آيون هن. تنهن ڪري اها فتويٰ ائين ئي هئي. هاڻي نه وحي ايندو نه ڳالهه. هاڻي بابا عدد ٽن جو ٽي آ هڪ جو هڪ آ. ڪنهن جي ڳالهه تي پت نه ڪبي. صحابن چيو ته اهي ٺيڪ آ. معشر صحابه، جماعت صحابه، اجماع ڪري فيصلو ڪيو ته ائين آ. حنفين هيء ڳالهه قبول ڪئي. عمر فاروق جي. هو اڃا پنهنجي انهي ڳالهه تي بيٺو آ. اختلاف جيڪي هن حديثن جا احاديث جي اهڙي به بنياد تي آهن انهن بزرگن جا اختلاف اهڙي ڪا وڏي ڳالهه ڪانه هي اها بهرحال جيڪڏهن هڪڙو شخص حنفي مسلڪ جو ٽي طلاقون زال کي ڏئي ٿو اهي ٽي طلاقون ٿي ويون هاڻي نه موٽندي اها مگر شافعي مسلڪ تي اها هڪڙي طلاق جي تحرير ڪرائي زال سان جي نڪاح ڪري يا رجوع ڪري ويهي رهي اها تلفيق آهي جزي آندائون ٻئي مذهب جي

بلوچستان وارن سان ٿورڙو منهنجو ان مسئلي ۾ اختلاف ٿي پيو پوء مان اها تحرير ڪئي پوء هنن ان تحرير منهنجي کي وري پنهنجي ان قانون تي جواب ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي ته جمعو واجب ڪونهي رد ڪيو ان جي مٿان جمعو واجب ڪونهي پوء مان انهن کي اهو جواب ڏنو ته جمعو واجب ڪونهي هڪڙي شيء آهي جائز ڪونهي ٻي شيء آهي واجب ڪونهي اهو ته ٺيڪ آهي خاص ڳالهه ڪانه ڪا باقي واجب ڪونهي جمعو

ها باقي اها ڀلڪار جيڪا حديث پاڪ ۾ اچي ٿي ٽي جمعا جيڪو مسلسل نه پڙهندو ان تي مهر نفاق جي لڳندي اهو تارڪ حنفي مسلڪ ۾ انهن جاين جو تارڪ جاتي جمعو توهان جي مسلڪ موجب واجب آهي اتي ترڪ ڪندو ته پوء مهر نفاق جي لڳندي باقي جواز واري صورت ۾ مهر نفاق جي نه لڳندي باقي ان ڳالهه کي سمجهن نه پيا جائز واجب کي پوء ان جي لاء مان هنن کي چيو ته مسافر تي جمعو واجب ڪونهي، عورت تي جمعو واجب ڪونهي، مريض تي جمعو واجب ڪونهي، پر جيڪڏهن لڙي اچي نماز پڙهندا ته فرض ٻيپهري کان جاتي جمعو انهن جي مسلڪ ۾ واجب آهي ٿي ويندو. جنهن معاشري ۾ جمعو واجب ٿا چون احناف اتي جيڪڏهن اهي ماڻهو جن تي جمعو واجب ڪونهي اچي پڙهندا ته ٿي ويندو ۽ خود مسافر اچي پيش امام ٿئي ته به ماڻهن سڀني جي نماز ٿي ويندي. ۽ ان جو جمعو جائز هو واجب ڪونه هو جواز ۽ وجوب جو فرق ٿيندو آهي تنهن ڪري اختلاف جمعي ۾ ڪرڻ جو تقريبن جيڪڏهن ان کي زور وٺرائجي اختلاف کي ته پوء انما جعل السبت علي الذين اختلفوا فيه ٿي پوندو تنهن ڪري ان کان پرهيز ڪرڻ گهرجي وڏو مسئلو آهي اهو جمعي جي ثبوت ۾ اهو به مستقل دليل آهي اهو به تحرير ۾ هجڻ گهرجي ضبط وارو اختلاف نه ڪرڻ گهرجي ان رب تنهنجو رب حڪم ٿو ڪري انهن جي وچ ۾ فيصلو ڪندو قيامت جي ڏينهن جنهن ۾ جو اختلاف ڪندا ابراهيم عليه السلام جي دين جي پرچار سهڻي نموني ڪرڻي آهي واعظ حسن سان ڪرڻي آهي ڇو ته اقامت جيڪا خلافت جي ٿيندي ان اقامت خلافت ۾ اهي سڀ ڳالهيون ضابطي سان آيون آهن ماڻهن کي هم نوا پنهنجو بڻائڻو آهي هم نوا بڻائڻ جي لاء وعظ کي ۽ نصيحت کي ڀلي طريقي سان استعمال ڪرڻو آهي دلائل سان موعظة حسنة چئبو دلائل سان بيان ڪرڻو

ته سهڻي نموني جو هجي معنيٰ جدل جدل ئي نه رهندو مضمون هجن مضبوط دلائل برهان جي روشني ۾ بس پوء اهو ڪامياب ٿي ويندو ۽ اهڙي طرح سان ماڻهو سهڻي نموني سان ڳالهه ماڻهو کي سمجهائي به سگهي ٿو ان ربڪ هو اعلم بمن ضل عن سبيله الله تعاليٰ ڄاڻي ٿو انهي شخص کي جيڪو ان کان بعد گمراهه ٿيو الله جي رستي کان وهو اعلم بالمهتدين الله تعاليٰ هدايت وارن کي به ڄاڻي ٿو ته ڪهڙا هدايت وارا آهن طريقو دعوت جو ۽ تبليغ جو الله تعاليٰ توهان کي ٻڌايو آهي انهي طريقي سان هان جيڪڏهن ماڻهو ڪو هلندو ته پوء فڪر جي ڪا ضرورت ڪانهي ته ڪنهن مڃيو ڪنهن نه مڃيو الاهي قانون جي طريقي تي دعوت ۽ تبليغ ۾ هلڻ کان بعد اهو فڪر ناهي ڪرڻو ته ڪو آيو ڪو نه آيو ڇو ته الله جي ڳالهه آهي، آڻڻ نه آڻڻ انهي جو ڪم آهي، جيڪو اسان جو ڪم آهي سو اسان ڪريون، انهي جو ڪم اهو ڪري ان جي مرضي آهي. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم جيڪڏهن توهان کي ان دين جي تبليغ ۾ دين جي تعليم ۾ اهڙي جماعت جي معاملي ۾ ڪي اهڙا شخص آهن جيڪي توهان سان برو سلوڪ ٿا هلن جيڪو اسلام جو طريقو آهي اهو نٿا اختيار ڪن

صبر ڪر جو تنهنجو صبر نه آهي مگر الله تبارڪ و تعاليٰ جي مدد سان آهي بي اها امداد جي لاء آهي ولا تحزن عليهم پوء تون انهن تي غم نه کاء جيڪي ماڻهو پٺي ڏيئي هليا ٿا وڃن معلوم ٿيو ته اهڙي قسم جا جيڪي مخالفت ڪندڙ ماڻهو آهن دين حق ۾ مسلمان ڪوٺائڻ کان بعد به جيڪڏهن پوء نٿا اچن ته پوء ان جو تون فڪر نه ڪر دعوت ڏي ڳالهيون سمجهائي ساٿ ڏين ته ڀلو ڀلو ڇو ته اصل مقابلو ڪفر سان آهي باقي اهي تبليغي ماڻهو آهن ان تبليغ واري حالت ۾ توهان سان اهي ساٿ ڏين نه ڏين ته سندن مرضي، الله هدايت جو مالڪ آ تون غمناڪ نه ٿي. ولا تڪ في ضيق مما يمڪرون جيڪي هنن وري فريب ڪيو آ، پاليسي ڪئي آ، ظلم ۽ شدائد اختيار ڪيا اٿن ان جي مٿان تون تنگ به نه ٿيء. ان الله مع الذين اتقوا الله تعالي متقين پرهيزگارن سان گڏ آ. والذين هم محسنون جيڪي نيڪي ڪندڙ آهن الله تعالي انهن سان گڏ آ. تنهنڪري فراخ دلي سان دين جو ماڻهو ڪم ڪندو رهي.

هي سورة اسراء هن جون چند آيتون مدني ۽ چند مڪي آهن اڪثر مڪي آهن تنهن ڪري مڪي آهي ڇويهين آيت، ٻٽيهين، ٽيٽيهين، ستونجاهين، وري ٽياسي، ٽيهتر، اسي، اهي مديني منوري ۾ نازل ٿيون. ڪل آيتون هن جون آهن هڪ سؤ يارهن. باقي مڪي مڪرم ۾، جيئن ته اهي اڪثر آيتون آهن، تنهن ڪري هن سورت کي مڪي سورت چئبو آهي. هن سورت ۾ ۾ جيئن ته معراج جو بحث شروعات ۾ آهي ۽ اهو هڪڙو سفر انساني عقل جي ضابطي کان گهڻو بالاتر ۽ ٻاهر آهي تنهن ڪري هن سفر کي سبحان جي لفظ سان شروع ڪيو ويو مطلب اها آهي ته اهو الله تعاليٰ جي طرفان سفر ڪرايل آهي، ڪنهن مخلوق جي ارادي جو نه آهي ۽ الله تعاليٰ جو ارادو ڪن فيڪون آهي ۽ الله تبارڪ وتعاليٰ ان عقل کي به پيدا ڪيو آهي ان جي سرحد به آهي ماديات جي حدود ۾ عقل جي سرحد ٻاهر ڪانهي هي جيڪو اسراء آهي عقل جي حدود کان ٻاهر آهي، جيڪڏهن عقل کي ڪنهن حد تائين ڪٿي ڳالهه نه وسهي ته اتي جواب سبحان سان پنهنجو پاڻ کي ڏئي عقل تسليم ڪري سبحان جي لفظ جي معنيٰ عقل جيڪي عجز ۽ جيڪي مشڪلات معلوم ڪندو ۽ عقل اوڏانهن پنهنجي رفتار نه ڏسندو ته پوء سير عقل جي طاقت تي ته ڪونهي اها رب تبارڪ وتعاليٰ جي ارادي تي آهي تنهن ڪري عقل ان ڳالهه ۾ سبحان نه چئي پنهنجي ايمان کي مضبوط جهلي ۽ تسليم ڪري سبحان جي لفظ جي معنيٰ اها آهي ته سبحان اها مفعول آهي ۽ هن جو فعل محذوف آهي سبحت سبحان عام استعمال ۾ سبحت اهو حذف ٿيل هوندو آهي محاورو ڪيترن اهڙن مصدرن جو بنا فعل جي جيڪي مفعول مطلق هوندا آهن ذڪر پيو ٿئي هي به انهن منجهان عربي محاوري ۾ سبحان آهي

رات جو هلڻ. سرا، يسري، اسرا
اهي ٻئي ان ۾ اچن ٿا، مزيد ۾ به مجرد ۾ به. ليلن اها تنوين آهي تقليل جي، رات جي ٿوري حصي ۾. تنوين آهي تقليل جي، قلت جي معنيٰ ٿي ڏيکاري. رات جو ٿورو حصو. پاڪ آهي اها ذات جنهن سير ڪرايو بعبده. عبد چئبو آهي جسم ۽ روح ٻئي گڏيل هجن صرف جسم کي عبد ڪونه چئبو جبل جسم آهن روح انهن ۾ اهو روح ڪونهي تنهن ڪري عبد انهن کي نه چئبو وڻ نباتات ننڍا ٿي وڏا ٿين ٿا پر انهن ۾ روح حيواني ڪونهي تنهن ڪري انهن کي به عبد نه چئبو آسمان، زمين، سج، چنڊ، ستارا انهن کي عبد ڪونه چئبو آهي، اجرام فلڪي. عبد جو لفظ چئبو آهي جسم کي جيڪو گڏ روح سان هجي. تنهن ڪري اتان ثابت ٿيو ته حضور انور صلي الله عليه وسلم جو معراج جسماني آهي جيڪي معراج روحاني چوندا آهن ان لفظ عبد منجهان جواب انهن کي ملي ٿو روحاني معراج حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جا ڪيترا ئي ٿيا مگر هتي قرآن پاڪ ۾ جنهن معراج جو بحث آهي اهو جسماني آهي ٻي ڌر وارا روايت ڪندا آهن حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالي عنها جي ما فقدت جسد رسول الله صلي الله عليه وسلم في ليلة قال اني عرجت نبي سائين جن جو جسم مان ان رات پاڻ وٽ محسوس پي ڪيو ته هيا مان وٽ حالانڪه فرمائيندا هئا ته مان کي ته معراج ٿيو هو تنهن ڪري سمجه ۾ ٿو اچي ته اهو سندن معراج جسماني نه بلڪ روحاني آهي حضرت عائشه صديقه جي روايت تنهن جا ٻه جواب هڪڙو جواب آهي انهيء مشاهدي جو عائشه صديقه رضي الله تعالٰي عنها وٽ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن سڀئي راتيون ته ڪونه هوندا هئا نوَ حرم ها باقي بيبي صاحبه جو فرمائي ٿي ته جنهن ڏينهن فرمائيندا هئا ته مان کي معراج ٿيو آهي انهيء ڏينهن ۾ نبي سائين جن جو جسم مان گم نه ڪيو آهي تنهن ڪري ان مان هڪڙو لطيفو نظر اچي ٿو ته عائشه صديقه جي گهر ۾ ئي نبي اڪرم صلي الله وسلم جن جا معراج به ٿيا آهن ٻي ڪنهن به مائيء روايت اها نه ڪئي آهي اها خصوصيت سمجه ۾ اچي ٿي عائشه صديقه جي گهر جي سعادت سمجه ۾ اچي ٿي

حضور سائين جن جو معراج ٿيو آهي پنجين ۾ بعثت جي، هجرت کان اڳ ۾، عائشه صديقه تنهن سال تنهن عمر ننڍڙي آ، پنهنجي پيء جي گهر ۾ ٻار آ، تنهنڪري اهو سوال نٿو پيدا ٿئي ته ڪو عائشه صديقه معراج روحاني جي قائل آ، ڀل قائل هجي پر اها پنهنجن انهن موقعن تي هن معراج جي لاء ڪا روايت عائشه جي آهي ئي ڪانه ڪا رضي الله تعالٰي عنها هن جي لاء قرآن پاڪ آ بس اهو جواب آهي. معراج جو سفر مستقل آ. اول کان آخر تائين خاصو ڪتاب لکجي سگهي ٿو. سفرنامو معراج جو علماء ڪرام کان توهان ٻڌو آهي. رات جي ٿوري حصي ۾.